رهبري پنهنجي هدايت جي طرف ڪري سگهي ٿي. پوء رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته جهڙي حالت ۾ جيڪو به هجي پنهنجي رب ڏي متوجهه آهي تون رڳو ناهي تون به ٿي پو الم تر سان اها آيت هيٺ اچي ته تنهنجي لاء ڀلائي انهي ۾ آهي ڏسو ڪائنات کي نظر ڪريو جيڪي شيون آسمانن ۾ رب ڏي متوجه جيڪي شيون زمين ۾ سي به رب ڏي متوجه سج چنڊ ستارا رب ڏي متوجه جبل وڻ ٽڻ جانور پکي پکڻ سڀ ڪيترا ماڻهو به اهي سڀ رب ڏي متوجه تون ڇو رٺو آهي تون ڇو پٺيرو ٿيو آهي اگر توکي ڪهڙو نفعو ٿو ملي ٻين ڀلا وڌ ۾ وڌ خدا ڏي توجه ڪرڻ سان نفعو نه ملندو نه ٻئي پاسي نو ڪهڙا تنهنجا پاڙا ٿا مرن پيا جو اوڏانهون نفعو حاصل ڪندي جيڪو مرڪز ۽ ممبع فيض جو آ منبع البرڪات والخيرات آ رب تعالي جو وجود مبدأ فياض اوڏانهن ڇو نٿو متوجه ٿين؟ جڏهن ساري دنيا اوڏانهن متوجه آهي توکي ڪهڙي نڀاڳ کان الم تر ان الله ڇا تو نه ڏٺو الله تعالي سجدو ٿا ڪن جيڪي آهن آسمان ۾ ۽ زمين ۾ سج چنڊ ستارا جبل وڻ سڀ اوڏانهن متوجه آهن جانور ڪثير من الناس ڪيترا ماڻهو ڪيترا ماڻهو ٿيو ته سڀ هدايت هدايت ماڻهن کي معنيٰ گمراهن کي هدايت ڪثير ۽ ڪيترا اهڙا آهن جو حق عليه العذاب ڪيترن تي وري بي فرماني جي ڪري عذاب ثابت ٿئي ومن يهن الله جنهن کي الله تعالي ذليل ڪري فما له من مڪرم ڪوئي عزت وارو ڪونهي ان الله يفعل ما يشاء الله تعالي جيڪو ارادو ڪندو آهي سو ڪري گذرندو آهي ڪير خدا جي معاملي ۾ ڪاثر ٿي الله تعالي سان ارادو ڪري هدايت سجدي معنيٰ سجدي کان انڪار ڪرڻ وارو

ٻه فرقا سمجهڻ گهرجن، هڪڙا حق جي پاسي ڏي ٻيا باطل جي پاسي ڏي، فرقن جو بيان مٿي ٿيو، ٻه فرقا هي هڪڙا الذين آمنو اهو هڪڙو فرقو، الذين هادو صابئين نصارا مجوس والذين اشرڪو اهو ٻيو فرقو، ان کي تقسيم ڪري الله تعالي ٿو فرمائي جن کي مٿي بيان ڪيو ويو هڪڙو مومنن جو گروهه جيڪي پنهنجي رب جي ڳالهين تي من و عن ايمان ٿا آڻين ۽ الله جي آڏو سر تسليم خم ٿا ڪن هڪڙي اها جماعت ۽ ٻي جماعت آهي ڪافرن جو مجموعو جنهن ۾ يهودي، نصارا، مجوسي، مشرڪ سڀ شامل آهن. رب تبارڪ وتعاليٰ جي هدايت کي قبول نٿا ڪن ۽ ان جي اطاعت ۽ فرمانبرداري جي لاء سر نٿا جهڪائن. اهي ٻه فريق آهن. هر ڪنهن جي پنهنجي دعويٰ آهي. هر ڪنهن جو پنهنجو بحث آهي. هر ڪنهن جو مناظرو آهي ۽ انهن جو هڪ ٻئي ۾ جهاد آهي، قتال آهي. لڙائي آ مد مقابل ٿا رهن الله تعالي فرمائي ٿو ته اهي ٻه فرقا آهن هڪڙا جن جو ٽڪراء آ دنيا ۾ مثال طور اهڙو ٽڪراء بدر جي ميدان ۾ به ٿيو هو هڪڙي پاسي ڏي هڪڙا ٻئي پاسي ڏي ٻيا هئا حضرت علي ڪرم الله وجهه حضرت حمزو حضرت عبيد بن الحارث الله تعالي ان کان راضي هجي ۽ ٻيا وري ڪافر عتبو بن ربيعو شيبو بن ربيعو وليد بن عتبو مقابلي ۾ نڪتا هذان خصمان اختصموا الله فرمائي ٿو ته هي ٻه مدعي آهن جهڳڙو ڪري نڪتا آهن پنهنجي رب جي باري ۾، هو چون ٿا ته رب سان شريڪ هيترا آهن، هي ٿا چون ته وحده لا شريڪ آهي. دنيا ۾ ئي ڏسو ته ڪيئن ٽڪر ٿي بيٺو آهي، اهي به ائين پاڻ ۾ ٽڪراء ڪيون بيٺا آهن. فالذين ڪفروا جن ڪفر ڪيو قطعت لهم ثياب من نار ان جي لاء جهنم جا ڪپڙا سبجي ويا تيار ٿي يصب من فوق رءوسهم الحميم معني باهه هن سبجي وئي ۽ مٿان گرم پاڻي انهن تي پلٽيو ويو يصهر به ما في بطونهم والجلود ڳري ويو انهيء سان اها شيء جيڪا جو پيٽن ۾ آهي، کل، ٻاهر اندر به ڳري ويو ته ٻاهر به ڳري ويو. لهم مقامع من حديد، انهن کي هٿوڙا آهن لوهه جا جيڪي لڳن ٿا. ڪلما ارادوا ان يخرجوا منها، ارادو ٿا ڪن جهنم مان نڪرن، من غم انهيء غم مصيبت کان، اعيدوا فيها، وري ڌوڪيا ٿا وڃن اندر ۽ هنن کي حڪم ٿو ٿئي ذوقوا عذاب الحريق، جهنم جو عذاب چکو. اهي ٻاهر نڪري بيهي رهيا مبارزت ڪري. هر هڪڙي چيو ته منهنجي مقابلي ۾ فلاڻو اچي، عتبي چيو ته علي اچي. شيبي چيو حمزو اچي، وليد چيو حارث اچي، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم فرمايو ته نڪري وڃو، وڃي مقابلو ڪريو. هذان خصمان جو ٽي هڪ ٻئي جي برابر ٿي بيٺا. ائين بس اصلي ڪالامس الدابر بڻجي ويا. ائين خاتمو ٿي ويو ٽنهي جو هڪ گهڙيء ۾. الله تعالي فرمايو ته اهي حق ۽ باطل جي ٽڪراء وارا هڪڙي خصوصي معنيٰ اها ٻي عمومي معنيٰ مٿان جيڪا ٻڌائيسين انهن جو ٽڪراء آهي انهن جو فيصلو آهي.

لؤلؤا جواهر موتي لباسهم فيه فيها حرير لباس انهن کي ريشم ۽ پٽ جو الله تعالٰي ڏيندو انهن کي اڪرام ڪندو ٻه مقابلا آهن اهي پاڻ ۾ جيڪي ٽڪراء ڪري بيٺا آهن الله تعاليٰ وٽ انهن جي عزت آهي هدوا الي الطيب من القول دنيا ۾ هنن کي هدايت ٿي سٺي ڳالهه ڏي لا اله الا الله محمد رسول الله جو ڪلمو پڙهيائون

ٿيو هو ڪهڙو لفظ هن جو الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الله اسان کان ڏک سڀ دور ڪيا اهي لفظ هدوا الي صراط الحميد سٺي رستي ڏي الله تعالي هنن کي هدايت ڪئي اسلام جو رستو حميد و محمود آ رب تعالي جي ذات ان جو رستو حميد آ ساراهيل رستو ان الذين ڪفروا جن ڪفر ڪيو يصدون عن سبيل الله پاڻ به ٻين کي به ٿا روڪن الله جي رستي کان مسجد الحرام کان بيت الله شريف ڏي به روڪن ٿا ته نه وڃو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم ويا

خانه ڪعبي ۾ مشرڪ نه اچي، خانه ڪعبي جو طواف اگهاڙو نه ڪجي. من يرد فيه بالحاد جيڪو انهيء ۾ بيديني ڪندو، ظلم ۽ شرارت سان الحاد معنيٰ بيديني. الحاد چئبو آهي ڏنگي رستي کي. نذقه من عذاب اليم اسان ان کي چکائينداسين عذاب ان ابراهيم عليه السلام ان ڪعبة الله کي ابراهيم عليه السلام سان اسان آباد ڪرايو ۽ اهو ان وقت کان وٺي فيصلو آهي ته شرڪ به نه ٿيندو. ان وقت کان وٺي فيصلو آهي ته اهي، عبادت وارا، طواف وارا، قيام وارا، رڪوع وارا، سجدي وارا، اهي سڀ ڪعبة الله ۾ ايندا، انهن کي نه روڪبو، پر ايندا ادب سان، قانون سان، ضابطي سان. تڏهن الله تعاليٰ فرمايو ته اها شيء اصل سنئون آهي. هي مڪي جا مشرڪ هن وقت ۾ مسلمانن کي ڪعبة الله ۾ نٿا ڇڏين. اها تنبيهه آهي. ياد ڪريو جڏهن اسان رهايوسين ابراهيم عليه السلام جي لاء ٺاهيوسين ابراهيم عليه السلام جي لاء جاء البيت خانه ڪعبي جي مقرر ڪري ڏني سين ته تون هتي اچ هن خانه ڪعبي جي اچي خدمت ڪر ڪعبة الله شريف جي جڳهه پهرين ئي عزت واري هئي مدتن کان بعد نالو نشان نه رهيو هو اهي سيلاب ايندا هئا ان سيلاب ۾ جاء اتي دڙو ٿي وئي

وطهر بيتي للطائفين، طواف وارن جي لاء منهنجي خانه ڪعبه پاڪ رک. والقائمين عبادت ڪندڙ به، رڪوع ۾ سجدي ۾، سڀني جي لاء منهنجي گهر کي پاڪ ۽ صاف رک. پهرين امتن ۾ رڪوع ڪونه هيو، جو خاصو هن امت جو آهي. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي الله تعاليٰ رڪوع ڪرايو آهي. هتي ابراهيم عليه السلام کي ڄڻ الله تعاليٰ ٻڌائي ڇڏيو ته هڪڙي امت اهڙي ايندي جيڪي رڪوع به ڪندا سجدو به ڪندا.

ياتوڪ رجالا اهي پيادا ايندا عليٰ ضامر هر ڏٻري اٺ تي معنيٰ اٺ ڏٻرا ڪري پري پري کان ايندا ياتين من ڪل فج عميق هليا ايندا ڏوراهين رستي کان عميق معنيٰ گهرو فج معنيٰ رستو ليشهدوا منافع لهم جيئن اچي پهچن پنهنجي فائدن کي اتي اچي فائدا وٺن اصل مقصد دين ئي آهي اخريٰ جو فائدو آهي حج عمرو ٻيون عبادتون الله جي خوشنودي حاصل ڪن، روحاني ترقيات کي ماڻين، بلند مقامات تي ماڻهو پهچي اتي رب تبارڪ و تعاليٰ جي برڪتن کي جيڪي برڪتون اتي مقرر ٿيل آهن انهن کي وصول ڪرن پر انهي عظيم شان اجتماع ۾ ڪيترا سياسي مسئلا گڏجاڻن ۾ حل ٿين ٿا تمدني اقتصادي فائدا به ان ۾ ٿين ٿا واپار تجارتون وغيره ٻيون اهي سڀ ٿين ٿيون هي ممنوع ڪونهن کي حج جو اهو وڏو ميلو

الله تعاليٰ اصلاح فرمائي اها جاهليت جي رسم ڇڏيو، شوق سان کائو، قرباني پاڻ به کائبي آهي ٻين کي به کارائبي آهي، مصيبت زده ماڻهن کي ڏبي آهي. ثم ليقضوا تفثهم پوء صفا ڪيو، ختم ڪيو پنهنجي مير کي. احرام جي صورت آهي مر مٽي چڙهي وئي آهي سفر جي، پنهنجي وهنجي سهنجي صفا ڪري ڪپڙا ٻيا ڪيو. وليوفوا نذورهم پنهنجا نذر منتون جيڪي آندا اٿو ڍور ڍڳا بيت الله شريف وٽ حرم حرم ۾ ڪهڻ جي لاء انهن کي به پيش ڪيو. وليطوفوا بالبيت العتيق خانه ڪعبي جو طواف به ڪريو. اهو سڄو الله تعاليٰ ٻڌائي ذالڪ اهو سڀ توهان ٻڌي چڪؤ اها خانه ڪعبي جي عزت حرمت آ توهان جي اجتماعي زندگي آ توهان جي دنيا جو مرڪز آ ساري دنيا جا مسلمان گڏجي اتي دنيا آخرت جي لاء سوچيو سمجهو ڳالهيون ٺاهيو ڪفر سان ڪيئن مقابلو ڪبو ڪفر جي چوٽيء کي ڪيئن ڊراهبو دنيا ۾ ظلم ٿي رهيو آ ان جو جواب ڇا ڏبو سارو بيت الله شريف جي چوڌاري حج جي ميدان ۾ منيٰ جي ٽن ڏينهن ۾ اهي فيصلا ڪرڻا آهن مگر حج پنهنجي انهن قسم جي برڪتن کان خالي ٿي باقي جيڪي احڪام آهن ڪجهه چند انهن جي لاء وڃي رهيو آهي نه ته اصل ايڏو وڏو ڪم هيو ومن يعظم حرمات الله جيڪو الله جي حرمتن عزتن جي عزت ڪندو فهو خير له ان جي لاء بهتر آهي عند ربه واحلت لڪم الانعام جانور توهان جي لاء حلال ٿيل آهن ذبح ڪرڻ جو توهان کي حڪم آهي، حرمات جي تعظيم آهي، الله جي قانون جي خلاف ڪونهي، جنهن مالڪ جيڪا شيء ڏني آهي اها انهي جي نالي تي اچي ذبح ڪجي، قربان ڪري غريبن فقيرن کي کارائجي، الا ما يتليٰ عليڪم مگر جن شين جو توهان کي ٻڌايل آهي ته هي جانور توهان جي لاء حرام آهن، ناجائز آهن، سي ته هونئن پيا ٿا ٻڌايون توهان کي، سورة انعام ۾ مٿي گذريو آهي اهو. فاجتنبوا الرجس من الاوثان اهي ڳالهيون ٻڌايون سي، باقي جيڪا بتن جي پليتي آهي ان کي پري ڪجو،

حنفاء لله، الله جي طرف هڪ طرفا ٿيو، غير مشرڪين به ان سان شريڪ ڪنهن کي نه ڪريو، هڪڙو رب آهي وحده لا شريڪ ٿئي. ان جي هستي ۽ عظمت کي نگاهه ۾ رکو توهان جي ذهن ۾ ان کان سواء ٻئي جي ڪا حقيقت نه رهي توهان جا جيڪي به ڪم آهن دين جا دنيا جا بلا شرڪت غير خالص الله جي لاء هجن قل ان صلاتي ونسڪي ومحياي ومماتي لله رب العالمين چئو منهنجي نماز، منهنجو روزو، منهنجي قرباني، منهنجي حياتي، منهنجو موت سڀ رب تبارڪ و تعاليٰ جي نالي تي آهي، ڪنهن ٻي شيء جي نالي تي نه آهي. ومن يشرڪ بالله، جيڪو شخص الله سان شرڪ ٿو ڪري، مشرڪ نه ٿجو ۽ جيڪو شرڪ ڪندو تنهن جو هتي حال ٻڌايل آهي. الله تعاليٰ چوڻ شرڪ خراب شيء آهي، شرڪ نه ڪجو. شرڪ وڌ ۾ وڌ نقصانڪار اٿو، پاڻ کي شرڪ کان بچائجو. فڪانما خر من السماء ڄڻ آسمان کان ڪري پيو شرڪ ڪندڙ شخص آسمان تان ڪريو آسمان تان ڪيئن ٿو ڪري آسمان تي چڙهڻ کان پوء ته ڪرڻ ٿيندو آهي اليه يصعد الڪلم الطيب اهو ڪلم طيب مٿي چڙهي ٿو الله ڏي

فتخطفه الطير، پوء سٽي ويا ان کي پکي. اي مردار خور جيڪي ڳجهون جانور هوندا آهن اهي ڄڻ ڍونڍ کڻي ويا هن جي. ايتان جو ڪرندو ته مرندو ڪي بچندو؟ اي مور، پوء ڍونڍ کڻي ويا هن جا پکي. معنيٰ شيطان هن جو ڍونڍ اهو کڻي ويو. ايترو جو مٿون ڪريو ته شرڪ جي انهي ڌڪ تي مري پيو. هاڻي شيطان هن کي وڃي پنهنجو لقمو بڻايو. صحيح توحيد جي اعليٰ بلند معياري مقام تان ڪري پيو ۽ شرڪ جي کڏي ۾ وڃي پيو اتان جيئن ڪنهن مٿون ڪريل شيء کي پوء ڍونڍ کي اچي جانور کائيندا آهن اهڙي طرح هاڻي اهو ڍونڍ شيطان جي ڪم جو ٿيو شيطان به اڏندو وتندو آهي دنيا ۾ گهمندو وتندو آهي نه تخطف جنهن شرڪ ڪيو آسمان مان، ڄڻ آسمان تان ڌڪ کاڌائين يا پکي ڪنهن کي کڻي وڃن اهڙا حرام خور او تهوي به الريح يا هوا اڏاري وڃي ڪنهن جاء ۾ اڇلي في مڪان سحيق تمام ڏور مقام تي هوا ڪنهن کي کڻي وڃي ٻئي هنڌ اڇلي مراد هي آهي ته ماڻهن جي هٿون جيڪو مري وڃي يا هوا اڏائي کڻي وڃيس معنيٰ طبعي موت سان مري هوا جو آئي موت جي اها هن کي ماري وئي يا ڪنهن کي ماڻهو ماري ويا اهو اهڙيء طرح سان آهي پاڻ مري ويو يا ماڻهو مري ويا ماڻهن هن کي ماريو اهي ٽي هن سان حالتون ٿين ٿيون جنهن شرڪ ڪيو آسمان تان ڌڪ کاڌائين پکي هن کي اڏاري ويا يا ماڻهو هن کي کڻي ويا پوء اهو ضايع ٿي ويو. دنيا ۾ زيان جا رب تبارڪ وتعاليٰ هڪڙا ٻه ٽي طريقا ٿو ٻڌائي شديد انهن مان بچڻ جي صورت ڪانهي. مشرڪ ماڻهو کي انهن ٽن حالتن مان ڪا نه ڪا حالت ٿي لڳي. ذاتي طور هن شرڪ ڪيو آهي، ڪنهن ماڻهن جي چوڻ تي شرڪ ڪيو آهي يا شيطان هن کي خراب ڪيو. شيطان به انسان جي جسم ۾ ائين ٿو ڊوڙي جيئن رت ڊوڙندي آهي. هوا وانگر شيطان انسان جي جسم ۾ لنگهي ٿو وڃي. جي هوا جو طوفان ڪنهن کي کڻي وڃي اڇلي، شيطان کڻي وڃي اڇلي. هي ٽي طريقا هن جي موت جا هن سان لاڳو ٿيا. ذالڪ الله فرمائي ٿو ته اها ڳالهه توهان ٻڌي من يعظم شعائر الله جيڪو الله جي شعائر جن تي الله جو نالو لڳل آهي انهن جي عزت ڪندو فانها من تقوي القلوب

اليٰ بيت العتيق، خانه ڪعبي تائين، اتي اچي پوء ذبح ڪريو ٿا، جانورن کي قربان ڪيو ٿا الله جي نالي تي، خيرات ڏيو ٿا، سوارين تي چڙهي اچو ٿا، انهن جا کير پيئو ٿا، نسل هلايو ٿا، گوشت کائو ٿا، هديا بڻايو ٿا، عبادتون وغيره ٻيٽو عزتون توهان جون رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته ايڏي نعمت ايڏي دولت ايڏي ملڪيت اسان توهان کي ڏني آهي ان جو رت انهن جو گوشت انهن جو پوست کل سڀ توهان استعمال ڪريو حالانڪه توهان جي عارضي ملڪيت مان توهان جو مالڪ آهيان توهان مون سان شرڪ ٿا ڪريو

مٿي گذريو هيو پهرين رڪوع ۾، اذ بوانا لابراهيم مڪان البيت اسان جڳهه درست ڪئي سي ابراهيم عليه السلام لاء خانه ڪعبي واري اتي حڪم اهو ڪيو تون ته شرڪ نه ڪر ڪنهن شيء سان شريڪ نه ڪر مون کي مون سان ڪنهن شيء کي ۽ منهنجي گهر خانه ڪعبي کي طواف وارن جي لاء، قائمين جي لاء، رڪوع ڪندڙن جي لاء، سجدو ڪندڙن جي لاء صاف رک ۽ هي ته واذن طهر واذن عطف انهي جي مٿان اطلاع ڪر ماڻهن کي حج جو تو وٽ ايندا پيادا ڏٻرن اٺن تي ڏوراهن رستن تي ليشهدوا منافع اها هڪڙي تقرير هئي. هن جي ٻي تقرير ڪئي اٿن ته ابراهيم عليه السلام کي پاڪائيء جو حڪم ڪيوس ته ڪنهن سان مون کي مون سان ڪنهن کي شريڪ نه ڪجانء. اهو خانو ڪعبو ٿيو ۽ اهو به هن کي اسان چيو هيوسون ته طواف ڪندڙن قائمين رڪع سجود جي لاء

معنيٰ، اي نبيء محمد ڪريم! تون هي قصو ياد ڪر جو ابراهيم عليه السلام کي اسان خانه ڪعبي تي معين فرمايو ۽ هاڻي تون منهنجي خانه ڪعبي کي طائفين قائمين رڪع سجود جي لاء پاڪ ڪر ۽ ماڻهن جي لاء حج جو اطلاع ڪر ته اچن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي اها ٻي ترجمي آهي. انهيء لحاظ ۾.

جيئن ڪو شخص ڪنهن بلند مڪان تان ڪري پوء مري وڃي، پوء پکي ڍونڍ هن جو کائي وڃن يا هن جي متفرق اجزاء کي ڪري پوڻ کان پوء ٽڪرا ٽڪرا ٿئي هوا هن کي کڻي وڃي يا سالم کي هوا کڻي وڃي. مطلب هي آهي ته شياطين هن کي وسوسا وجهي متفرق ڪري دنيا ۾ ڪيترين جاين تي هن کي پريشان ڪري ٿا ڇڏين. مشرڪ پنهنجي شرڪ ۾ پختو ۽ مضبوط آ. اهو انهيء پاسي ڏي جهڪي ٿو پوي. تهوي به الريح تخطف الطير پکي هن کي کڻي ويا سٽي. پوء انهيء وقت ۾ جڏهن هو پريشان هو ۽ ڪچو هو شرڪ ۾، پوء لوڏا لما پي ٿو کائي. جهڙي طرح ڪنهن کي پکي جهٽين، ڪو هيڏهون پٽيو وڃيس، ڪو هوڏهون پٽيو وڃيس. مشرڪ کي شرڪاء ڪي ڪاڏانهن ڪي ڪاڏانهن پيا پٽي ويندا، جاڏي نفعو ڏسندو اوڏانهن مائل ٿيندو ٿي هلندو ۽ ٻيو جيڪو مضبوط هجي مشرڪ ان جو مثال اهڙو آهي جيئن ڪنهن کي هوا جهٽي کڻي وڃي سڄي جو سڄو هڪڙي طرف کي لپٽي ڪري اهڙي طرح ڪو اهڙو مشرڪ هوندو آهي جو پنهنجي ان شريڪ ۾ بلڪل مضبوط هوندو آهي ۽ ٻئي پاسي ڏي چرندو ڦرندو ناهي. اها معنيٰ ٿي پئي. يا تخطف الطير جي معنيٰ اهو آ ته ماڻهو ماڻهن جي هٿون هڪڙو مري وڃي، تباهه ٿي وڃي. تهوي به الريح جو مطلب هي آ ته پنهنجي موت مري وڃي. ڪنهن کي ماڻهو ماري وجهن، ڪو پنهنجي موت مري. هڪڙو آسمان تون ڪري، ٻئي کي ماڻهو مارين، ٻيو پنهنجي موت مري. موت جا ٽي قسم، مشرڪ جي به حالت اها آهي جو هڪڙي وڏي بلند مڪان تان ڪري ٿو، پوء ٻيا ماڻهو اچي هن کي شرڪ سيکارين ٿا، اهو ائين آهي جيئن ڪنهن جي وجود کي ماري ڇڏيو خون ڪريو، مشرڪ ماڻهو جي جيڪا روحاني زندگي آهي، ٻين جي صلاح سان جڏهن شرڪ ڪري ٿو ته ڄڻ انهن خون ڪري ڇڏيس يا ائين ئي پنهنجي وسوسن خيالن ۾ مشرڪ ٿي تباهه ٿي وڃي ڄڻ پنهنجي موت مري. اهي سڀ معنائون، توجيهات ان جا ڪيا اٿن، احتمالات بهرحال آهن. شاهه ساجن لکن ٿا ته جنهن شخص جي نيت هڪ الله تي ٻڌل آهي ۽ اهو ان تي قائم آهي، اهو شخص ٿيو مضبوط ۽ جنهن ماڻهو جي نيت گهڻن طرفن ڏي هلي وئي ته اهو پريشان ٿي پيو. اهو پريشان شخص ڪڏهن ڪهڙي طرف ڪڏهن ڪهڙي طرف هليو وڃي. ڪڏهن صفا انڪار ڪري، خدا کان به انڪار ڪري دهريو بڻجي وڃي، ڪڏهن غير خدا سان منسلڪ ٿي چنبڙي مشرڪ بڻجي وڃي. مشرڪ ماڻهو پهريائين ته ايڏو ڌڪ ٿو کائي، پوء جيڪڏهن ٻيا سٽي ٿا وڃنس اوڏهن تباهه ٿو ٿئي يا خود خدا جو انڪار ڪري ٿو بيهي. اهي سڀ معنيٰ هن ۾ اچن ٿيون. اصل ڳالهه هيء آهي ته الله جي شعائر جي جيڪو عزت ڪندو، جن جو رب تبارڪ وتعاليٰ حڪم ڪيو آهي، انهيء عزت جي ڪري هن جو رب سان مراسم چڱا ٿي پوندا، هو الله تعاليٰ کي نه ڇڏيندو. شعائر الله جي تعظيم شرڪ ۾ داخل نه آهي. متان ڪو شخص چئي ته ڀلا ڪعبت الله جي تعظيم ٿا ڪريون، صفا مروي جي عزت ٿا ڪريون، عرفات ۾ وڃون ٿا، اتي احترام آهي، اها به ته غير خدا جي ئي حرمت آهي. الله تعاليٰ فرمايو ته ائين ڪونهي. غير خدا جي حرمت نفعي نقصان جي لحاظ سان هي عبادت جون جايون، مسجد جي عزت، قرآن پاڪ جي عزت، ڪعبة الله جي عزت، شعائر الله جي عزت، هي رب تبارڪ وتعاليٰ اهي عزت جا مقام رکيا آهن، انهن جاين تي عزت حاصل ڪرڻ سان ماڻهن تي برڪت پوندي آهي، هڪڙو استقلال ۽ يقين پيدا ٿيندو آهي، پنهنجي رب سان رسوخ ٿيندو آهي. مشرڪ جي عزت شرڪاء جي، موحد جي عزت شعائر جي هڪ جهڙي ناهي. شعائر جي جيڪا عزت ڪبي آهي، انهن کي ماڻهو ڪارساز نٿو سمجهي، پنهنجي نفعي نقصان جو مالڪ ڪونه ٿو ڄاڻي ۽ مشرڪ جن شين جي عزت ٿو ڪري، انهن کي پنهنجو ڪارساز ڄاڻي ٿو، انهن جي عزت الله جي عزت وانگر ٿو ڪري. اهو عين توحيد جو آهي. هو رب تبارڪ وتعاليٰ جو اهو محب آ، ان جي هر شيء جيڪا رب تعاليٰ قدر لاء دنيا ۾ مقرر ڪئي آ، ان جو قدر ٿو ڪري. ان کان بعد هڪڙو ٻيو مسئلو ٿو اچي پيو ته اڳيون امتون به گذريون آهن، توهان به هڪڙي امت آهي. هڪڙا شعائر هيا عزت واريون جايون جيڪي ماڻهن پنهنجي خيال تي بڻايون هيون

جيڪي الاهي مذهب هيا، آسمان جي طرفان وحي الاهي جي ذريعي نازل ٿيل مذهب، پنهنجي وقت جي انبياء ڪرام تي انهن جيڪي به جايون، مڪان، معزز. ۽ نصارن کي به عبادت جون جايون هيون. توهان جي لاء مسجدون آهن ۽ يهودين جي لاء انهن جون پنهنجون عبادت گاهون هيون. نصارن جون هڪڙيون خاص عبادت گاهون ٻيون عام عبادت گاهون. خاص عبادت گاهون جتي انهن جا بزرگ تارڪ الدنيا رهبان ويهي چلا ڪڍندا ها، فاقا ڪشي ڪندا ها. پوء پنهنجي وقت ۾ انهن جي عزت ڪندا. ٻيون عام عبادت گاهون جتي الله جي عبادت ڪبي مسجد جي حيثيت رکندا ها. اهي صلوات ٿيا. بيعٌ اهي جايون. انهن کي پنهنجي پنهنجي دور پنهنجي پنهنجي وقت ۾ حرمت مليل هئي. الاهي عظمت جي بنياد تي انهن کي عزت ڏنل هئي. اڄ به جيڪڏهن اهڙي قسم جون جايون توهان جي سامهون اچن اهي پنهنجي مذهب تي آهن ته توهان انهن سان هٿ چراند نه ڪريو. ڇو ته انهن جي عزت واريون جايون هن هي جدا شيء آهي ته اهي منسوخ ٿي چڪا آهن مذهب اهي شعائر به منسوخ ٿي چڪا آهن مگر ان شعائر جي تبديل لازم آهي جيڪڏهن توهان انهن جي مذهب کي تبديل ۾ آڻي مسلمان ڪري ٿا وجهو ته ان جي شعائر کي مساجد ۾ بدلايو جو اهي پنهنجي انهن عبادت گاهن کي وري ان حرمت سان رکن جيئن اڳي پنهنجي مذهب ۾ رکندا هاڻي اسلام مذهب ۾ رکن انهن کي ائين ڊاهي تباهه ڪرڻ اهو صحيح ناهي، تنهنڪري اها حرمت انهيء طرح انهن جي محفوظ رکڻ جي آهي. اهو هڪڙو مسئلو هو جيڪو مان پيش ڪيو. اهو بين الاقوامي عالمي مسئلو آهي. ڪٿي به ڪنهن جي عبادت گاهه کي ناهي ڊاهڻو. جيڪڏهن باطل عبادت گاهون آهن ته پوء انهن جو حڪم مسجد ضرار جهڙو آهي جنهن ۾ سازشون ۽ حرڪتون ٿينديون رهن. پوء انهن ۾ تبليغ ڪبي، انهن ۾ جيڪڏهن دين اچي ويو ته پوء پاڻهي اهي ان کي عبادتگاهه بڻائيندا ۽ صحيح ڪندا ۽ جيڪڏهن سازش جي جاء آهي ته پوء مسلمانن جي مسجد به ڊاهڻي آهي جيئن مسجد ضرار کي ڊاهيو هي آهي عبادتگاهن جو حڪم جيڪو الله تعالا هتي ٻڌايو باقي ائين ڪنهن جون عبادتگاهون ڊاهڻ اهو موقعو مهيا ڪرڻو آهي ته ڪنهن ٻئي دور ۾ جڏهن انقلاب اچي ته وري توهان جي عبادتگاهن کي ڊاهن، جيئن الله تعاليٰ فرمايو ته ٻين جي الهن کي نه ڳالهايو نه ته توهان جي الهن کي ڳالهائيندا، انهن جي عبادتگاهن کي زيان نه ڪيو نه ته توهان جي عبادتگاهن کي هو زيان ڪندا. هڪڙي اصول جي تحت هي حڪم ٿيل آهي. اهو بيان پوء اڳتي ايندو. وچ ۾ قرباني جو مسئلو آهي. ولڪل امة جعلنا منسڪا هر هڪ امت لاء اسان مقرر ڪئي آهي قرباني اتي هو قربانيون ڪندا آهن ليذڪروا اسم الله عليها جيئن الله جو نالو انهي تي وٺن بسم الله والله اڪبر ڪري پوء انهي کي ذبح ڪن عليٰ ما رزقهم جيڪي رب هن کي رزق ڏنو آهي من بهيمة الانعام چوپايا جانور بهيمة چوپايا انعام جانور انهن ۾ هنن کي قربان ڪرڻ جي لاء اسان موقعو ڏنو آهي هر هڪ قوم جي لاء اڳي ائين هوندو هيو جو اهي قرباني ڪندا هئا ۽ الله جي نالي تي انهن کي خيرات ڪندا هئا. قديم گهر بيت الله شريف آهي. پوء اتي اٺ، ڳئون، ٻڪري اهڙا جانور توهان کي ڪم اچن ٿا. ڪي سواري ۾ ڪم اچن، ڪي کير پيئڻ ۾ ڪم اچن، ڪي قرباني ۾ ڪم اچن، گوشت ۾ ڪم اچن. فالهڪم اله واحد توهان جو الله هڪڙو ئي مالڪ آهي فله اسلموا انهي رب جي آڏو جهڪي پئو رب تبارڪ وتعالي جي نالي تي مواشي کي جيڪڏهن خيرات ڪريو ٿا ته اها هر دين آسماني ۾ عبادت قرار ڏني وئي آهي جو ماڻهو جانور ڪهي الله جي نالي تي ۽ اهي ٻين غريبن مسڪينن کي کارائي اها عبادت غير الله جي نالي تي نه ٿيندي، شرڪ ٿي ويندو، جيئن مٿان شرڪ کان پرهيز آهي ۽ شعائر الله جي عزت آهي ته شعائر الله جي عزت ۾ توهان جيڪڏهن جانور ڪهي قربانون قربانيون ڪري ۽ ماڻهن کي کارايو الله جي نالي تي اهو صحيح آهي جيڪڏهن الله جي نالي کي ڇڏي غير جي نالي تي ڪندؤ ته اهو شرڪ ٿي ويندو ان کان پرهيز ڪرڻ گهرجي قرباني اڪيلي هڪڙي خدا جي آهي جيئن عبادت، سجدو، خدا جو تيئن قرباني. هڪڙي جسم جي قرباني ٻي مال جي قرباني جسم جي قرباني آهي سر ڪنهن جي آڏو جهلڻ رکڻ ۽ مال جي قرباني جانورن کي ذبح ڪرڻ يا پئسا ڏوڪڙ رب تبارڪ وتعالي جي نالي تي غريبن کي ڏيڻ اهي سڀ الله جي نالي تي آهن قل ان صلاتي ونسڪي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بشر المخبتين عاجزي ڪرڻ وارن کي مبارڪ ٻڌاء خوشخبري ڏي انهن کي عاجزي ڪندڙ، مخبتين، انهن جي معنيٰ هتي اچي ٿي الذين اذا ذڪر الله جڏهن الله جو نالو انهن کي وٺي ٻڌائجي وجلت قلوبهم دليون انهن جون ڏڪي وڃن الله جي نالي تي انهن جي طبيعت ۾ نيازمندي نرمي اچي ٿي وڃي اخبات انهي کي چئبو آهي والصابرين ٻيا صبر ڪرڻ وارا علي ما اصابهم جيڪڏهن ڪا مصيبت پئي مال تي جان تي ڪا تڪليف اچي وڃي ته صبر ۽ استقلال سان برداشت ڪن ته الله جي رستي ۾ هنن جا پير نه رڪجن صابر انهي شخص کي چئبو آهي جو ثابت قدم هجي والمقيم الصلات ۽ نماز جا قائم ڪندڙ الله جي عبادت کي مقرر ڪرڻ وارا نماز کي قائم ڪرڻ وارا شخص مما رزقناهم ينفقون جن کي اسان رزق ڏنو آهي الله جي رستي ۾ اهي خرچ ڪندڙ اهي ماڻهو آهن جيڪي پنهنجي عبادت کي، پنهنجي قرباني کي، مال مويشي جي قرباني ۽ پيسن ڏوڪڙن جي قرباني اها سڀ رب تبارڪ وتعالي جي نالي تي. اهو هڪڙو اخلاق آهي جيڪو الله سان تعلق مضبوط ٿو ڪرائي. والبدن، ٻيا جانور، اٺ وغيره، جعلناها لڪم، بدن چئبو آهي وڏي جانور کي. توهان جي لاء اسان مقرر ڪيا آهن اهي، ملڪيت توهان جي آهي، من شعائر الله، الله جي نشانين منجهان اها به هڪڙي نشاني آهي، لڪم فيها خير، ان ۾ توهان جو خير ۽ ڀلائي آهي، معنيٰ انهن جانورن ۾ توهان جي لاء رب تعاليٰ برڪت رکي آهي، جن جي وجود ۾ توهان جي لاء قرباني آهي. جو ادب سان توهان الله تعاليٰ جي نالي تي انهن کي قربان ڪندؤ. دنياوي نفعا هيء ته توهان جي ملڪيت هئي، ان ۾ توهان ڪيترا نفعا ورتؤ. آخرت جي ڀلائي اها ته وري توهان ان الله جي عام ضابطي مطابق الله جو نالو وٺي انهن کي ذبح ڪريو. بالخصوص اٺ جي ذبح ڪرڻ جو بهتر طريقو نحر آهي. قبلي رخ ڪري بيهاري ۽ ان جي کي زخم لڳائجي، جي سڄو خون هن جو نڪري وڃي ته ڪري پوندو.

۽ کارائي انهي شخص کي جيڪو صبر سان ويٺو رهي. والمعتر جيڪو بي قرار ٿئي پاڻ کي پيش ڪري سوال جي صورت ۾، سائل اڻ سائل ٻنهي کي کارايو. ايئن نه ته جيڪو گهري اچي ڏيو، نه گهري تنهن کي نه ڏيو. محتاج ٻن قسمن جو هوندو آهي، هڪڙو صبر سان ويٺو رهي پر احتياج آهي. لا يسألون الناس الحافا ماڻهن کان سوال ڪونه ڪندا آهن. ۽ ٻيا اهڙا آهن جيڪي بي قرار ٿي اچي سوال ڪندا آهن. بهرحال سڀني قسم جي فقيرن کي، حاجت مندن کي ڳولي ڏيڻو آهي. ڪذلک سخرنا ها لکم، ڏسو اسان اهي ايڏا وڏا عظيم جانور توهان جا فرمانبردار ڪيا، جو توهان سان توهان جي آڏو ڪسڻ تائين ٻڌل آهن. ان مان توهان کي سبق آهي ته رب تبارڪ و تعاليٰ سان توهان جو اهڙو تعلق هجي، جهڙو عارضي ملڪيت ۾ انهيء مخلوق جو توهان سان اطاعت جو تعلق آهي. پنهنجي رب سان جنهن جي توهان حقيقي ملڪيت آهيو، عارضي ملڪيت ۾ اها مخلوق توهان سان ايڏو تعلق ٿي اطاعت جو رکي، توهان رب تعاليٰ سان جنهن جي اصلي مخلوق آهيو، اصلي ملڪيت آهيو، ان سان واسطو رکو، لعلڪم تشڪرون ته جيئن توهان احسان مڃيو، الله تعاليٰ توهان کي اهو ايڏو احسان ڪيو جو توهان جي هٿن ۾ ايڏي قوت ۽ جسم وارا ۽ جثي وارا وڏا جانور قبضي ۾ ڪري ڏنا آهن جو انهن کان طرح طرح جا توهان خدمات حاصل ڪيو. ڪهڙي آساني سان وري انهن کي ذبح ڪري ٿا وٺو، اهو وڏو رب جو احسان آهي، شڪر ڪرڻ گهرجي، شرڪ ڪري ماڻهو بي شڪري ڪري، شرڪ ڪري الله جي بجاء غير الله جي نالي تي انهن کي ذبح ڪري، انتهائي اها انسان جي بي سمجهي آهي، ان کان پرهيز ڪريو. رب تعاليٰ هتي اخلاص ۽ صدق نيت جو تعليم ڏيڻ ٿو فرمائي. لن ينال الله لحومها انهن جو گوشت الله تعاليٰ وٽ ڪونه پهچندو آهي قرباني جو اصل فلسفو ئي آهي يعني جانورن کي جن کي توهان ذبح ٿا ڪريو گوشت کارائڻ يا انهن جو رت هارڻ اهو مقصد ناهي مقصد اخلاص آهي ولاڪن يناله التقويٰ منڪم توهان جي پرهيز ۽ دل جو ادب الله تعاليٰ وٽ پهچي ٿو اهو رب تعاليٰ ڏسي ۽ پوء توهان جي اها خيرات قبول ٿو ڪري ته توهان ڪهڙي خوش دليء سان، ڪهڙي جوش و محبت سان پنهنجي قيمتي جانور ۽ ايڏي نفيس شيء کي الله تعاليٰ جي نالي تي قربان ڪري وڌو آهي. رب تعاليٰ توهان جي انهيء حالت کي ڏسي ۽ پوء قبول ٿو فرمائي. بس اها ئي تقويٰ آهي. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب جيڪو الله جي شعائر جي عزت ڪندو اها تقويٰ قلب جي آهي ۽ اهو ئي ماڻهو ڪامياب آهي مطلب ته رب جي رضا اها پهچي باقي توهان جو جيڪو اهو پنهنجو خيال آهي ڏيکاء جي لاء نام نمود جي لاء جيڪڏهن ڪريو ٿا ته پوء اهو ڪونه پهچندو متصدق جيڪڏهن ان قسم جو ماڻهو آهي جو قرباني ڪرڻ جي وقت ماڻهن ۾ ڏيکاء ۽ نمود جو مقصد ٿو رکي ته الله تعاليٰ وٽ اهو قبول نه ٿيندو. اخلاص هجي، صداقت هجي، سچائي هجي. توهان جڏهن ايڏيون ملڪيتون رب جي نالي تي قربان ڪريو ٿا ۽ انهن ۾ توهان کي اخلاص به آهي ته پوء اها توهان جي رب تعاليٰ وٽ قبوليت جي نشاني آهي. ڪذالڪ سخرها لڪم الله تعاليٰ توهان کي اهي فرمانبردار ڪري ڏنا لتڪبروا الله عليٰ ما هداڪم جيئن الله جي وڏائي پڙهو انهيء ڳالهه تي جو توهان کي راهه ڏسيائين هدايت ڪيائين بشر المخبتين اخبات ڪندڙ محسنين الله کي حاضر ناظر سمجهندڙ انهن کي توهان مبارڪي ڏيو جن پنهنجي رب کي حاضر ناظر سمجهيو آهي ۽ ڏسن ٿا ته اهو مالڪ اسان جي مٿان نگهبان آهي ۽ اهو نظر ڪندڙ آهي پوء انهيء رب تبارڪ وتعاليٰ جو توهان تي احسان ٿيو، اهي نيڪي ڪرڻ وارا، اهي محسن آهن، اي نبي تون انهن محسنين کي مبارڪ ڏي. مٿي آيو هو مخبتين هتي آيو آهي محسنين. اخبات، اخبات چئبو آهي رب تعاليٰ جي عظمت جي ڪري انسان جي طبيعت ۾ جهڪاء پيدا ٿئي. جڏهن نالو الله جو ٻڌي ٻڌي ته هڪدم جهڪي پئي طبيعت ان جي. محسن ان کي چئبو آهي جو انهيء رب تبارڪ و تعاليٰ جي عظمت جو هميشه ان کي مشاهدو هجي. ما الاحسان يا رسول الله! حضور انور صلي الله عليه وسلم کان پڇيائون سائين احسان ڇا آهي؟ ٻن سوالن کان بعد ٽيون سوال ٿيو. ما الاسلام يا رسول الله! يا محمد ما الاسلام فرمايو ته، ان تشهد ان لا اله الا الله وان تقيم الصلاة،

جيڪي مخبت ماڻهو آهن، انهن کي رب تبارڪ و تعاليٰ جي نالي جي عظمت آهي ۽ محسنن کي رب تبارڪ و تعاليٰ جو حضور آهي. اهي ماڻهو آهن جن کي ان شعائر جي عزت منجهان اهو مقام ۽ مرتبو رفتي رفتي حاصل ٿو ٿئي جو جڏهن اهي ڪهندا آهن، چوندا آهن بسم الله الله اڪبر اللهم لڪ و منڪ الله تنهنجي شيء هي، تنهنجي طرفان آيل هي، اسان تنهنجي لاء ٿا ڪريون. ان الله يدافع عن الذين آمنوا اهي مؤمن آهن، الله تعاليٰ دشمنن کي ٽاري ڇڏيندو آهي اهڙن مؤمنن کان، دشمن انهن جي مٿان ڪڏهن به حملو ڪري اذيت ڏئي، يدفع عنهم اذي المشرڪين مشرڪن ۽ ڪافرن جي اذيتن کي اهڙي قسم جي مؤمنن کان رب تعاليٰ هٽائي ڇڏيندو آهي.

رب تعالي بيان فرمايو، ان الذين ڪفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام مٿي ڪافرن جي ڳالهه هئي انهي مضمون سان هتي واسطو ٿيو هن جو ذڪر هيو ڪافرن جو جيڪي مسلمانن کي حرم شريف جي زيارت حج عمري وغيره کان پيا روڪين درميان ۾ مسجد الحرام جي جي متعلق عزت ادب قربانيون ان جو بيان ٿيو وري مضمون موٽي آيو مسلمان مطمئن رهن، الله تعاليٰ عنقريب انهن جي دشمنن کي الڳ ڪندو، رستو صاف ٿي ويندو، مسجد حرام تائين توهان پهچندؤ، ان جي احڪام جي رب تعاليٰ جي مرضيء تي تعميل ڪندؤ، ڪا به مخالفانه حرڪت توهان جي سامهون اهڙي نه ايندي جنهن سان توهان کي رڪاوٽ پئي، بي خوف و خطر، حج، عمرو، قربانيون وغيره اهي سڀ توهان ڪندؤ، جو توهان محسن آهيو، پنهنجي رب تبارڪ و تعاليٰ جو لحاظ توهان جي دلين ۾ هميشه آهي. باقي اهي ناشڪر، دغاباز شخص جن کي ڪنهن به وقت مقرر تائين مهلت ڏنل هئي، انهن جي پرواهه نه ڪريو. الله تعاليٰ کي خوش رکڻ جي ڪوشش ڪريو. اها مهلت جيڪڏهن ڪن ماڻهن کي، بي فرمانن کي، ملي ٿي ته انهي ۾ قدرت جي ڪا مصلحت آهي. انجام اهو ئي ٿيندو ته حق غالب رهندو. اهو مطلب. ان کان پوء رستي جي صاف ڪرڻ جو رب تبارڪ وتعاليٰ.

حڪم ٿيو انهن ماڻهن کي جن سان ڪافر وڙهيا ها، بأنهم ظلموا، انهن سان ٿيو هو ظلم، انهن کي اذن، موڪل، ملي آ، لڙائيء جي موڪل ملي آ، انهن ماڻهن کي جن سان ڪافر وڙهيا ها ۽ مسلمانن جي حالت مظلوميت جي حالت هئي، رب تعاليٰ فرمايو ته اسان هاڻي موڪل ٿا ڏيون. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن مڪي مڪرمي ۾ ۾ هيا، حڪم هيو ته ڪافرن جون سختيون اهي آهن ۽ انهن کي ڪنهن حد تي آڻي پوء اسان اهل حق کي غالب ڪنداسين. اها ڳالهه هئي اڳي توهان صبر ڪريو. پوء نبي سائين جن مڪمل تيرهن سال سختيون سٺيون. مظالم جي مقابلي ۾ استقامت صبر سان پنهنجي دين جي حفاظت ڪندا رهيا. ۽ ماڻهن کي تربيت ڏيندا رهيا. جڏهن مديني منور ۾ ۾ تشريف فرما ٿيا، اسلام اتي قوت سان آيو، مدينو منور دارالاسلام بڻجي پيو ۽ مسلمانن جي جيڪا قليل جمعيت هئي سا مستقل مرڪز بڻجي وئي. مظلوم مسلمانن کي جن تي ڪافر هميشه ظلم ڪندا هئا، الله تعاليٰ اجازت ڏني بلڪ حڪم ڏنو ته توهان هاڻي پنهنجي تلوار کي کوليو. ۽ انهن سان مقابلو ڪريو، پنهنجي جماعت، مظلوم ۽ پنهنجي مذهب جي حفاظت ڪريو. ان قسم جون اڳي به ڪيتريون آيتون آيون آهن، جيڪي انهي دور ۾ نازل ٿيون هيون. هي آهن مدني آيتون، جن جو بيان ٿو ٿئي. ان الله علي نصرهم لقدير، بيشڪ الله تعالي توهان جي مدد ڪرڻ تي قادر آهي. اقليت بي سروسامانيء کان نه گهٻرايو، رب تعاليٰ توهان جي مدد ڪندو. نه صرف هتي پر وڏين وڏين سلطنتن، حڪومتن، فوجن تي توهان کي غالب بڻائيندو. في الحقيقت رب تعاليٰ هڪڙو شاهانه طرز سان مسلمانن جي نصرت جو واعدو ڪيو آهي ۽ اهو عجيب لفظ آهي هڪڙو محاوري جو ان الله علي نصرهم لقدير بيشڪ الله تعاليٰ انهن جي مدد تي قادر آهي. جيئن بادشاهه چوندا آهن ته اسان توهان جي لاء انهيء قسم جي مدد ڪرڻ تي قادر آهيون، ڪري سگهون ٿا، مدد اسان ڪري سگهون ٿا. حالانڪ اها ڳالهه ته معمولي هوندي آهي. مدد انهيء وڏي بادشاهه جي طاقت ۾ تمام آسان هوندي آهي، پر اتي اهو هڪڙو ڍرو اکر ڳالهايو ويندو آهي، اهو شاهانه انداز آهي. وڏي هڪڙي وقار جو لفظ آهي، استغناء جو اکر آهي. مطلب هي آهي ته توهان جو ڪم اسان اهو آساني سان ڪنداسين. ڪا ڳالهه ڪانهي. جيترو توهان مجبور گذاريو آهي، ايترو هاڻي آزاد گذاريندؤ. جيترو مظلوم گذاريو اٿو، هاڻي ايترو توهان کي عدالت جو موقعو ملندو. اهو مطلب الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق انهن شخصن کي موڪل آ جيڪي ڪڍيا ويا پنهنجي ڳوٺن منجهان من ديارهم پنهنجي ڳوٺن منجهان انهن کي ڪڍيو ويو ۽ انهن کي تڙيو ويو بغير حق ناحق ڪهڙو انهن سان ظلم ڪيون

رخص الله المؤمنين ان يقاتلوا المشرکين لظلمهم اياهم انهن ظلم ڪيو هو انهن تي تنهن ڪري الله انهن کي موڪل ڏني آهي ته هاڻي توهان کي اجازت آهي توهان ڀلي هنڌ تي لڙو جڏهن به موقعو ملي لهدمت الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته الا ان يقولوا ربنا الله ٻيو ته گناهه ڪونه هو چون پيا اسانجو رب مالڪ آهي هڪڙو الله اها ڳالهه اها ڳالهه اهڙي آهي جو امر مشترڪو هو ربنا الله هو به چون پيا نه ربنا الله هي به چون ٿا محض فرق ايترو هو ته انهن کي توهان پنهنجو مالڪ نه سمجهو، هڪڙي الله کي مالڪ سمجهو. پٿر، بتر، بت، اهي بڻائي عقل جي خلاف، طبع جي خلاف، شرع جي خلاف. عقل ڪاٿي ٿو انسان جو مڃي، هيڏو عظيم دماغ انسان جو پاڻ بت پٿر هٿ جو گهڙي ان جي آڏو سجدو ڪري شرمساري، ايتري گراوٽ ذهني انتها درجي جي ۽ طبع ڪاٿي ماڻهو جي گهرندي ته بت جي آڏو ڪري جيڪو نه ڳالهائي نه ٻولهائي، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنڪ شيئا ان جي آڏو ڪيئن ماڻهو جهڪي، طبع به ڪانه ٿي چاهي، معنيٰ هنن جي طبيعت به ايتري بيڪار ٿي وئي. شرع جو ته هونئن فيصلو هو ته اهو ڪم نه ڪبو ته غير جي عبادت، غير کي قوت وارو سمجهڻ، الله جي مقابلي ۾، شرعن، عقلاً، طبعاً رد آهي. سو تڏهن فرمائين ته اهو هو توهان جو گناهه جنهن تي هنن ايتري قدر ڪئي. لولا دفع الله الناس بعضهم الله فرمائي ٿو ته هڪڙو دستور آهي. ان دستور جي تحت به توهان جي مدد ٿيڻ گهرجي. هڪڙو هوندو آهي موقعو ٻيو هوندو آهي دستور، فرق دستوري جيڪا ڳالهه هوندي آهي اها ضروري ۽ قانوني هوندي آهي ۽ مواقع ته پيا اچن اتفاق اچن معنيٰ جيڪڏهن مسلمانن جي الله تعالا اڄ مدد ڪئي سڀاڻي مدد ڪئي ٻئي ڏينهن مدد ڪئي مواقع اهي ها ٻيو هوندو آهي قانون الله فرمائي ٿو ته اسانجو قانون ٻڌل آهي اهو ته توهان جي مدد ٿئي اها وڏي اميد جهڙي ڳالهه آهي نه

مجبور ناهي، سندس فضل آهي اهو، اها پابندي سندس فضل آهي. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فرمائي ٿو اسان جو دستور گذريو آهي اهو. تهان ڏسو ڪنهن به وقت ڪنهن به حالت ۾ ڪنهن به هڪڙي جماعت کي ڪنهن ٻئي سان لڙڻ ۽ مقابلي جي اجازت ئي نه ڏجي ها ته فطري قانون جي خلاف ورزي ٿئي ها دنيا جو نظام مختل ٿي وڃي ها رب تبارڪ وتعالي دنيا جي ميدان کي پليٽ فارم حق ۽ باطل جي دنگل جو بڻايو آهي اها لڙائي ٿيندي رهندي لا يزالون مختلفين خدا قرآن ۾ فرمائي ٿو ته يڪو ٽڪر کائيندا رهندا حق ۽ باطل وارا هڪ ٻئي ۾ پوء ڇا تي ڇا تي اهو ٽڪر ٿيندو اڳ ۾ الله تعاليٰ جي ذات جي مٿان اختلاف آهي. شرڪ، مشرڪ ۽ غير مشرڪ جي موحد جو ٽڪر. وري شعائر الله جي حرمت، انهي ۾ ٽڪر. ساڳو اهو الله جي لاء ٿيو. هو الله ۾ ٿيو، هي الله جي لاء ٿيو. اهڙي طرح عبادتن ۽ نمازن ۾ اهي انسان جو ذاتي ڪردار آهي، انهي ۾ اختلاف آهي. هڪڙو شخص ڪنهن کي نيڪي ڪرڻ نٿو ڇڏي پيو، اتي مقابلو ٿيندو. ذاتيات پنهنجا. شعائر الله، الله جي لاء يا شرڪ ۾ الله ۾، اهي شيون ٽئي جنگ جهڙيون آهن. انهن ۾ معافي ڪانهي. لڙائي انهن شين تي ٿيندي. پوء ذاتيات هڪڙا روحانيات سان واسطو رکن ٿا، ٻيا ذاتيات اسان جي بدن سان واسطو رکن ٿا. الله تعاليٰ مؤمن جي بدن جي به حفاظت ڪئي آهي، ڇو ته نصرت جو ته ظاهري تعلق بدن سان هوندو آهي. ڪنهن جي ڪو ملڪيت کڻي وڃي، عدليه گهري ٿي ته اها زائل ۽ ضايع نه ٿيڻ گهرجي. اهي سڀ جنگ جا اسباب آهن. تنهنڪري هتي الله تعاليٰ قانون ٻڌائي ڇڏيو اهو فطري قانون آهي ۽ اهو دفاع لازمي آهي لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض جيڪڏهن الله جو ٽارڻو نه هجي ها هڪڙن ماڻهن کي ٻين جي طاقت سان الله تعاليٰ ڌڪو نه ڏي ها هڪڙن ماڻهن کي ٻين جي طاقت سان اهو ڌڪو خدا مقرر ڪيو آهي ايندي جو هڪڙي طاقت سو ٻئي کي ڌڪو ڏئي ڇڏيندي هئي. اهو جيڪو دفاع آ ماڻهن جي مقابلي ۾ هڪ ٻئي سان اهو جيڪڏهن نه هجي ها ته وڏا زيان ٿين ها. پوء ته دنيا جو قانون ئي ڪونه هلي ها. الله تعاليٰ دفاع ڪندو آ مومنن کان مشرڪن جي غوائل کان انهن جي نقصانات کان انهن جي مال تي حملا انهن جي دين تي حملا انهن جي مذهب تي حملا انهن جي شعائر تي حملا خود الله تبارڪ وتعاليٰ جي ذات ۾ شرڪ تي حملا ٺيڪ آ جي

فقير درويش اڳئين زماني ۾ پنهنجي گهرن ۾ رهندا ها ۽ عبادتون ٿيندي هيون ۽ نيڪ ماڻهو اتي پنهنجو وقت گذاريندا ها پراڻن زمانن ۾ اهڙي قسم جي عبادت هوندي هئي جيڪي فقير ڪندا هيا الله تعالي انهن کي به دفاع ڪيو آهي ٽاريو آهي ڪنهن نه ڪنهن طرح سان ڪن برڪات سان يا ڪنهن نموني سان جهڙي طرح سان ڏسو جريج نالي هڪڙو شخص هيو بزرگ بخاري شريف ۾ روايت اچي ٿي پوء انهيء جي مٿان ڪن ماڻهن تهمت ڏني ته اهو بزرگ عبادت پيو ڪري. ننڍڙي دري هوندي هيس، جنهن منجهان نڪرندو هو، جنهن منجهان ڳالهائبو هو، باقي ٻي درڙي هوندي هيس، جنهن کي بند ڪري ڇڏيندو هو. عبادت ۾ بيٺو، ماء اچي هن کي سڏ ڪيو، يا جريج! هن چيو ته اللهم امي و صلاتي. عبادت ۾ بيٺو، هوڏانهن ماء، هيڏانهن پنهنجي عبادت. فارغ ٿيان ته پوء جواب ڏيان، مطلب اهو، الله سان ڳالهايان. ماء هلي وئي، ڏٺئي جواب نه ڏنئي.

ته الله تعاليٰ هن جو هن ماکي جواب نه ڏنو آهي، مان هن جي لاء بددعا ٿي ڪيان ته هي مومسات جو چهرو ڏسي، بي پرده عورتن جو منهن ڏسي. ايڏي تقويٰ، ايڏي طهارت جو اندازو ته ڪريو، بي پرده عورت جي شل منهن تي هن جي نظر پوي. هي بددعا ايتري ٿي. ته ٿيو واقعو اهڙو، هڪڙي عورت هئي ڪا اتي، انهي کي حمل ٿي ويو، ان کان پڇيائون ته، هي ٻار تو ڪٿان ڄڻيو؟ چي جريج منجهان. ماڻهن کي ٿي ڪاوڙ لڳي، سوچيو ههڙو جريج، هي ٺڳ، هي سڄو ڏينهن عبادت ڪري، ههڙو گناهه ڪيو اٿئي. آيا جو سو جريج جي جو در ڀڃي هن کي ٻاهر ڪڍي هڪڙا بيٺا مارينس ٻيا بيٺا هن کي هن جو حجرو ڊاهين. ڊاهي هيڏي حجرو پٽ ڪيونس هيڏي هن کي اصل ئي سڄائي ڇڏيو. هي چين بابا ماريو ڇو ٿا؟ چون ته نه تون ههڙو ڪرين ڳالهه ئي نه ٻڌن. آخر جڏهن صفا ٿڪجي پيا ماري ماري هي فقير ويچارو پيو ڪٽجي. نيٺ چيم ته هاڻي ڳالهه ته ٻڌايو هيترو ماريو اٿم وڃي جائز ادا ٿي سس سبب ته ٻڌايو نه آخر ايترو حق به منهنجو ڪونهي جي وري تون اهڙو آ وري وٺ ڪاوڙجنس هي پنهنجي زائفان پئي چئي ته ٻار جو ريجو مٿيو آ چي پوء مان کي وٺي هلو انهي کي وٺي ويس، مائي ويٺي ٻارڙي کي ٻٻو پئي ڏئي، هي مٿو وڃي انهي ٻار کي ٿو پنهنجي ٻولي ۾ چيائين جيڪا ان جي ٻولي هئي يا بابو من ابوک حديث شريف ۾ ٿو اچي ۽ حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جڏهن پاڻ هٿ مبارڪ سيون پنهنجي وات مبارڪ ۾ اشهد آڱر جيون وجهي فرمايو ته ٻار جي وات ۾ ٻٻڙو هجي اهو پئي چڳڙي ٻٻي منجهه وات ڪڍي چيس ابي الراعي الذي يرعي الغنم اهو ٻار انهي آواز ڪيو سڀني ٻڌو ته منهنجو پيء اهو ڌنار آ، جيڪو ٻڪريون چاريندو آهي، اهو آ، باقي هي نه. بس هن چيو ته مار، هن فقير سان ته اسان ظلم ڪري ماري تباهه ڪيو آ غريب کي. پوء وري هن عورت کان جڏهن پڇيائون ته انهيء به چيو ته ها واقعي اها ڳالهه آهي. هن کي هن غريب جي ته مون خبر ئي ڪانه هئي. قصو ائين ٿي پيو. پوء هن کي چيائون ته فقير، هاڻي اسان کي معاف ڪجانء، اسان تو سان ظلم ڪيو آ ڏاڍو، چيائين تنهن کي معاف ڪرڻ ڪي هاڻي تنهنجو اسان گهر سون سان ٿا ٺهرايون.

جڏهن دنيا جا سڀ دروازا دفاع جا بند ٿيندا آهن ته الله تعاليٰ ائين دفاع ڪندو آهي. هي هڪڙو اعتماد جو مسئلو آهي. هن فقير کي اعتماد هو پنهنجي رب ۾ ته مان بي گناهه آهيان، انهي سان ٻار سان ڳالهائيندس ته ٻار به منهنجي صفائي ڪندو. اهو رب ۾ اعتماد هو هن کي. انسان کي پنهنجي مالڪ ۾ جيڪڏهن ايڏو اعتماد ٿي وڃي ته دنيا جي ڪا مصيبت مصيبت نه آهي. بس خاص ڳالهه آهي. نه ته ڪو ماڻهو عادت طور تي

تعلق هو رب سان، اها جيڪا رب تبارڪ و تعاليٰ جي قدير جي تجلي آهي سا هن جي تعلق تي لٿي. پوء هن جو پڇڻ ڄڻ الله جو پڇڻ هو، الله جو ڪنهن ٻار کان ڳالهارائي، ائين ٿي پيو. مسئلو ايترو آهي، تمام آسان مسئلو آهي. ڪرامت انهي کي چئبو آهي جو رب تبارڪ و تعاليٰ جي جي ڪا به انهي مناسبت جي ڪا صفت هوندي، انهي ٻانهي جي قلب تي اها لهندي آهي، پوء رب تبارڪ و تعاليٰ ئي انهيء ٻانهي سان، انهيء جي قلب تان، انهيء جي زبان سان ڳالهائيندو آهي. ماڻهو سمجهندا آهن ته انهيء ڳالهايو آهي. اهڙا گهڻا واقعا ٿيا. حضور انور صلّي اللّٰه عليه وسلّم جڏهن دعوت تي ويا، پوء صحابي سڳوري کي فرمايائون ۽ کين پسند ايندي هئي، دستي اڳي ديڳ منجهون ڪڍي ڏنو.